ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ເທບ ຖາວອນສຸກ ເປັນນັກແຕ້ມ ດຽວນີ້ບ້ານຢູ່ເມືອງ Calgary ຢູ່ປະເທດການາດາເດີ ອ່າ ທ່ານມາຢູ່ເມືອງນີ້ດົນປານໃດລະ 43 ປີແລ້ວເດີ ອ່າ ຈາກ ອອກບ້ານມາກະ 1966 ເນາະ ແລ້ວກະໄປຮຽນຢູ່ ຢູ່ ອາເມລິກາ ແລ້ວກະພໍດີຫຼັງຈາກແລ້ວ ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ ແລ້ວກະມາ ເຂົ້າມາ ການາດາ ເປັນ ອ່າ ຄົນການາດາຕັ້ງແຕ່ 43 ປີແລ້ວລະ ບາດນີ້ຢາກຫັນມາຖາມທ່ານຢູ່ເມືອງລາວຫັ້ນ ທ່ານເກີດຢູ່ບ້ານໃ ດ
ຢູ່ບ້ານ ອ່າ ນາໄຊ ແລ້ວກະ ອັນນັ້ນ ນາໄຊ ໂພນໄຊ ຢູ່ໃກ້ທາດຫຼວງ ກະ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງແຕ້ມຮູບຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານເກີດມາອາຍຸຈັກປີ ທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ຮູ້ ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນດ້ານມັກແຕ້ມຮູບ ຫຼືວ່າຢາກແຕ້ມຮູບ ອາດຈະເກີດມາເປັນສິນລະປິນກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ລະ ເພາະວ່າ ອັນນັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ ອ່າ ຮູ້ຈັກເປັນຄົນມາ ແລ້ວກະເລີ່ມແຕ້ມຮູບ ເອົາສໍດຳແຕ້ມເນາະ ແລ້ວກະປີໜຶ່ງ ພໍ່ເພິ່ນກັບມາຈາກ ອັນ ເມືອງຝຣັ່ງ ຈາກປາຣີ ແລ້ວເພິ່ນກະເອົາ ອັນ ເອົາກັບສີນ້ຳມາຕ້ອນນະ ແຕ່ກ່ອນນີ້ກະມີແຕ່ສິແຕ້ມ ອັນນັ້ນ ສໍດຳ ເນາະ ບາດນີ້ພໍດີພໍ່ເພິ່ນເອົາສີນີ້ມາໃຫ້ ແລ້ວກະ ເຮົາກະເລີຍ ຈິດໃຈກະຕື່ນເລີຍແຫຼະ ອັນ ກ່ຽວກັບສີທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຈັກເທື່ອຫັ້ນນະ ແລ້ວກະພໍດີເປີດກ່ອງສີນ້ຳນີ້ແຫຼະ ແລ້ວກະມາດົມ ກະຍັງວ່າ ຈົນວ່າເທົ່າຂອງມື້ນີ້ ນີ້ແຫຼະ ກະຍັງບໍ່ລືມກິ່ນສີນ້ຳອັນນັ້ນ ທີ່ມັນ ຕິດຢູ່ໃນສະໝອງ ຢູ່ໃນວິນຍານຂອງເຮົາຫັ້ນນະ ຈາກນັ້ນມາແລ້ວກະແຕ້ມເປັນສີ ສີນ້ຳ ແຕ້ມເປັນສີ ອັນນ່າ ສີນ້ຳມັນພຸ້ນແຫຼະ ຕັ້ງແຕ່ 3-4 ປີພຸ້ນແຫຼະ